SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ຄ່າຟືນຄ່າໄຟ ໂດຍສະເພາະຄ່າໄຟຟ້າ ແມ່ນເປັນບັນຫາອັນໜຶ່ງຂອງການຄອງຊີບ ໃນວັ່ງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ໃນປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປ ະຊາຊົນຮ້ອງໂອກຮ້ອງອາກຈົ່ມທຸກຈົ່ມຍາກກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າແພງ ກະທັ້ງທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວມີໄຟຟ້າລົ້ນແຜ່ນດິນກໍຕາມແຕ່ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີໂຄງການອັນໜຶ່ ງທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊົດຊ່ວຍຊຸມຊົນຄົນ migrant ຄືຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ແກ້ໄຂຄ່າໄຟຟ້າທີ່ທະວີຂຶ້ນ ນັ້ນແມ່ນໂຄງການ Train the Trainer ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃນດ້ານສາສະໜາ ແລະ ວັດທະ ນະທຳກັບກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນພະລັງ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຮຽນຮູ້ມາກ່ຽວກັບການປະຢັດເງິນປະຢັດຄຳໄວ້ຈາກໄຟຟ້າ ເຮັດໃ ຫ້ຄົນອື່ນປະຢັດເງິນປະຢັດຄຳໄວ້ໄດ້ ເມື່ອອຸນຫະພູມໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຊິດນີ ປະເທດ Australia ທະວີຂຶ້ນໄປເປັນອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ອຽນ ອີປົນດູລານ ຊີ້ແຈງວ່າ it has been difficult to

in a relaxed and formal informal setting ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນອັນແລກໆໃນປະເທດ Australia ທີ່ຈະຝຶກຫັດຜູ້ນຳຊຸມຊົນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດ Australia ຢ່າງຖາວອນໃນຊິດນີ ເປັນນາຍຄູກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງອຸດສາຫະກຳໄຟ ຟ້າ ຫງວຽນ ທຸຍ ລິນ